You're with SBS Radio. ປະເທດອົດສະເຕເລຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຊາຍຈົ່ງກະທຳການກວດເບິ່ງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ທີ່ຖືກສົ່ງໄປເຖິງມືປະຊາຊົນທັງຫຼາຍທົ່ວປະເທດ ປະເທດອົດສະເຕເລຍຍັງມີຜູ້ຊາຍເປັນຈຳນວ ນມາກມາຍຢູ່ ທີ່ດື້ດ້ານບໍ່ກະທຳການກວດເບິ່ງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ໂດຍທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຫຍັງກໍຕາມແຕ່ ທັງມັນກໍເປັນການກວດເບິ່ງທີ່ຈະຊົດຊ່ວຍຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໄວ້ໄດ້ດ້ວຍ ຜູ້ຊາຍໃນປະເທດອົດສະ ເຕເລຍເກືອບເຖິງ 60 ເປີເຊັນ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນອາຍຸທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຍັງບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການກວດເບິ່ງນັ້ນຢູ່ ຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ຄົນຂອງບາງຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າກໍເຂົ້າຮ່ວມການກວດເບິ່ງນັ້ນນ້ອຍຫຼາຍແທ້ ສຳລັບຄົນຫຼາຍຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕເລຍ ໃນຂັ້ນອາຍຸ 50-74 ປີ ການກວດເບິ່ງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໂດຍຟຣີໆ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ສາມາດຢຸດຢັ້ງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄວ້ໄດ້ ນີ້ແປວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຄວນ ກະທຳການກວດເບິ່ງນັ້ນ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ SBS ເວົ້າຈານຳ ຢູ່ໃນຖະໜົນຫົນທາງໃນເຂດ Haymarket ຂອງນະຄອນຊິດນີ

ແລະ ຄົນບໍ່ຢາກຖືກບອກຢູ່ເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບການແກ່ອາຍຸຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຮອດໄວ 50 ໂດຍນີ້ອາດແມ່ນເຫດຜົນອັນໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ການຂີ້ດຽດທີ່ພົວພັນກັບການກວດເບິ່ງນັ້ນ ກໍເປັນເຫດການອັນສຳຄັນທີ່ຢຸ ດຢັ້ງຄົນຈາກການກວດເບິ່ງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ສາດສະດາຈານ ອາຣັນດາ ເວົ້າວ່າ ການກວດເບິ່ງນັ້ນບໍ່ຍາກບໍ່ຊາ ດັ່ງທີ່ບາງຜູ້ບາງຄົນນຶກຄິດ ທ່ານເວົ້າວ່າ In fact, the test is done in the privacy of your own bathroom. It's ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ການກວດເບິ່ງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ນັ້ນຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍສ່ວນຕົວຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳຂອງຕົນ ມັນເປັນສິ່ງໄວຫຼາຍ ແລະ ງ່າຍດາຍທີ່ຈະເຮັດຈະກະທຳ ຈາກຄົນເຖິງ 4 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອຸປະກອນກ ານກວດເບິ່ງຢູ່ບ້ານ ແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ 41% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຮັດການກວດເບິ່ງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ນັ້ນ ແຕ່ມີ 30 ເປີເຊັນທີ່ມີອາຍຸ 50-54 ປີ ສົ່ງການກວດເບິ່ງນັ້ນໄປໃຫ້ທາງການ ແຕ່ຈາກ 30 ເປີເຊັນນີ້ ມີ 2 ເປີເຊັນທີ່ບໍ່ເຮັດກ ານກວດເບິ່ງນັ້ນ ແລະ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນແລ້ວ ແມ່ນວ່າ ແຮ່ງແຕກ ຄືບໍ່ເຮັດບໍ່ກະທຳການກວດເບິ່ງນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນແຂກອິນເດຍ ແລະ ແຂກສີລີລັ ງກາ ພິງຊາຣີ ມີຄວາມສຳເລັດໃນການຍົກຍໍໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຊາບເຖິງມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນກຸ່ມຄົນອິນເດຍ ແລະ ສີລີລັງກາ ແລະ ບັດນີ້ ຜູ້ກ່ຽວຈ້ອງຕາໃສ່ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຍານາງ Shantha

ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະກະທຳການກວດເບິ່ງນັ້ນ ແລ້ວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ສິ່ງອື່ນໆ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຂຸ້ນຂ້ຽວຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້ າບໍ່ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ຈົບດີ ພວກເຂົາເຈົ້າກິນອາຫານທີ່ມີເຍື່ອຫຼາຍ ຍານາງ

ໂດຍທີ່ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະເປັນອາການທີ່ມັກຈະເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີນີ້ ຄືຮອງຈາກມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເຮັງລູກໝາກ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ເປັນເພັດສະຄາດລະດັບທີ 2 ທີ່ກວາດເອົ າຊີວິດຂອງຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໃນແຕ່ລະສັບປະດາເຖິງ 100 ຄົນ ສາດສະດາຈານ Sanchia Aranda

ການກວດເບິ່ງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ນັ້ນມັນບໍ່ຍາກບໍ່ຊາແທ້ໆ ພຽງແຕ່ວ່າເອົາຊອງໜັງສືທີ່ຖືກສົ່ງມາໃຫ້ເຮົາຢູ່ບ້ານ ທີ່ມີອຸປະກອນເລັກໆນ້ອຍໆກ່ຽວກັບການກວດເບິ່ງນັ້ນອອກມາ ແລ້ວກໍເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນ້ຳ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວາມແນະນຳ ຄືເອົາເຈ້ຍວາງໃສ່ຮູສ້ວມສຳລັບຖ່າຍໜັກ ແລ້ວກໍນັ່ງຖ່າຍໜັກອອກ ແລ້ວກໍເອົາໄມ້ທີ່ຖືກສົ່ງຕິດຂັດມານຳ ຂີ້ເຂ່ຍ ຫຼືວ່າຕຸ້ຍເອົາອາຈົມ ແລ້ວກໍເອົາຍັດໃສ່ຫຼອດນ້ອຍໆ ແລ້ວກໍປິດ ຂ ຽນຊື່ ວັນທີຕິດໃສ່ ແລ້ວກໍສົ່ງໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງການເພິ່ນກໍກວດເບິ່ງ ຄັນວ່າເຫັນມີເປີເຊັນທີ່ຈະເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເພິ່ນກໍຈະຕິດຕາມ ຂຽນໜັງສືມາບອກມາສັ່ງ ໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຄືໄປໃຫ້ ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານເອົາກ້ອງແຍ່ເຂົ້າໄປລຳໄສ້ໃຫຍ່ ສ່ອງເບິ່ງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຄັນເຫັນເນື້ອງອກຄື polyps ເພິ່ນກໍຈະເອົາອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ຈາກຮູກົ້ນ ໜີບເອົາ polyps ນັ້ນຖິ້ມ ແລ້ວສາມປີໃດຈຶ່ງຈະໄປກວດ ເບິ່ງໃໝ່ອີກເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຖ້າຫາກວ່າເຫັນ polyps ອີກກໍໜີບມັນອອກອີກ ຖ້າຫາກວ່າເປັນມະເຮັງ ກໍຟ້າວປິ່ນປົວມັນໃຫ້ໄດ້ຜົນ